عاشق کاڄرا محبوب جدا ڇو ڪيئي ڙي ڳالهه ٻڌ غلام حسين واهه سائين واهه ته تنهنجي دل غمناڪ ٿي درويش ڏسي پنهنجي دل کي چئي پيو دلڙي نه تون ارمان ڪر قدرت دي رنگ ايئن هوندي دلڙي نه تون ار

رانجهن بادشاهه تخت هزاري جو سائين هو پر هير جو عشق لڳس ته بادشاهي ڇڏائي ويس محبت جي مرلي کڻي هير جي ملڪ تي روانو ٿيو درويش ڏسي پنهنجي دل کي چئي پيو تون ڇا جي لاء ارمان ٿي ڪرين رانجهن جهڙا بادشاهه به عشق ۾ ۾ پنهنجا تخت هزاري دي مالڪ نون جڏن عشق ني آپ ڇڪيا کر منظور گدائي کون چا تاج کون تخت تي سٽيا آکي مستانه اي چال فقيران دي جهڙا در در منگي بکيا پنهنجي دل کي درويش ڏسي ڇا ٿو چئي رانجها توڙي ها

آخري مصرع ۾ درويش ڏسي چئي ٿو علي گل ڏٺا هڪ نظر مان پيو ته سنگتي غير سن ڪلام منهنجي استاد جو ٺهيل علي گل